بېيجىڭ ۋاقتى سائەت ئون بەش. ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىزىي خەلق رادىئو ستانسىسىنىڭ بېيجىڭدىن بېرىۋاتقان پروگراممىسى.

جېيسون دېرۇلونىڭ ئەسلى ئىسمى بولسا جېيسون دېسروللەكس بولۇپ، ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە بىرىنچى كۈنى ئامېرىكىدا تۇغۇلغان ناخشىچى، يازغۇچى، ئاكتىيور ۋە ئۇسسۇلچى. ئۇ كىچىكىدىن باشلاپلا ئاۋاز مەشىق قىلىش ۋە بالېت ئۇسسۇلى ئويناشقا ھېرىسمەن ئىدى. ئۇ بەش ياش ۋاقتىدىن باشلاپلا ئۆزىنىڭ ئاكتىيورلۇق جەھەتتىكى ئالاھىدىلىكىنى نامايان قىلىشقا باشلىغان. سەككىز ياش ۋاقتىدا بولسا ئۆزىنىڭ تۇنجى ناخشىسى بولغان Crush on You ناملىق ناخشىسىنى يېزىپ پۈتتۈرگەن. ئون ئالتە ياش ۋاقتىدىن باشلاپلا پى دىدى، لىل ۋېيىن، شون كېنگستون قاتارلىق ناخشىچىلارغا ناخشىلارنى يېزىپ بەرگەن. ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى ئۇنىڭ چىقارغان Whatcha Say ناملىق ناخشىسى تارقىتىلىپلا ناخشا تىزمىسىدا ئۇدا تۆت ھەپتە چېمپىيونلۇقنى قولغا كەلتۈرگەن. كەينىدىنلا چىقارغان In My Head ناملىق ناخشىسى بولسا تارقىتىلىپلا ئىككى مىليون يەتتە يۈز مىڭدىن ئارتۇق سېتىلىشتەك نەتىجە ياراتقان. ئۈچىنچى ناخشىسى بولسا Ridin' Solo ئەنگلىيە ۋە Billboard-نىڭ چېمپىيونلۇقىنى قولغا كەلتۈرگەن. جېيسون دېرولونىڭ كىچىكىدىن باشلاپلا ناخشىچى بولۇش ئارزۇسى بار ئىدى، بىراق ئۇ پەقەت ناخشا ئېيتىدىغان ناخشىچى بولغاندا دېگەندىكىدەك نەتىجە يارىتالمايدىغانلىقىغا كۆزى يەتكەن. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئالدى بىلەن باشقىلارغا ناخشا يېزىپ بېرىپ ئۆزىگە تەجرىبە توپلاشنى قارار قىلغان ۋە يۇقىرىدا دەپ ئۆتكەن ناخشىچىلارغا نۇرغۇنلىغان داڭلىق ناخشىلارنى يېزىپ بەرگەن.

ئۈرۈمچى ۋاقتى سائەت بىردە يەر شارىدىن مارسقا ئۇچىدىغان راكېتالار ئوكيان كۈيلىرى پىروگراممىسى سەۋەبىدىن ئوتتۇز مىنۇت كېچىكتۈرۈلدى. ئەسكەرتىش، ئۈرۈمچى ۋاقتى كەچ سائەت ئالتىدىن ئوتتۇز مىنۇت ئۆتكەندە يەنە تەكرارلىنىدۇ. ئوكيان كۈيلىرى. The Afters مۇزىكا ئەترىتى بولسا ئامېرىكىدىن كەلگەن راك مۇزىكا ئەترىتى بولۇپ، ئۇلارنىڭ ناخشىلىرى ئۈمىدكە، ئالغا ئىنتىلىش روھىغا ۋە مۇلايىملىققا ئىگە. The Afters مۇزىكا ئەترىتى بولسا تېكساس شتاتىدا قۇرۇلغان مۇزىكا ئەترەت. بۇ ئەترەت ھازىر ئامېرىكىدا داڭلىق ئەترەتلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. ئەترەت ئەزالىرى بولسا جوشا مەت جوردان دەن برەد مارك نىك قاتارلىقلار بار بولۇپ بۇلارنىڭ ئىچىدە نىك مارك برەد قاتارلىق ئەزالار ئەترەتتىن ئايرىلغان شۇڭا ئەترەت ئەسلىدىكى ئالتە كىشىلىك ئەترەتتىن ئۈچ كىشىلىك ئەترەتكە ئايلانغان ئەترەتنىڭ قۇرغۇچىسى بولسا جوشا بولۇپ مەت يەنى جوشا شۇ يەردىكى ستارباكس قەھۋەخانىسىدا ئىشلەيدىكەندۇق كېيىنچە بۇ ئىككىيلەننىڭ ئەترەت قۇرۇش ئويى پەيدا بولۇپ قاپتۇ ئۇنىڭدىن باشقا مارك بىلەن برەد قاتارلىقلارمۇ ئۇلارغا قوشۇلۇپ دەل مۇشۇ باشلىنىشتىكى بلەسسى مۇزىكا ئەترىتىنى قۇرۇش ئويىنى ئويلاپتۇ شۇنداقلا يەنە بۇ ئەترەتنى قۇرۇپتۇ كېيىنچە بلەسسى دەيدىغان يەنە باشقا بىر ئەترەت قۇرۇلۇپ قالغانلىقى ئۈچۈن شۇڭا ئۇلار بۇ ئەترەتنىڭ ئىسمىنى ھەقىقىي ھالدا دى ئەفتەرسقا ئۆزگەرتكەن نۆۋەتتە ھۇزۇرىمىز بولىدىغىنى دى ئەفتەرس ئورۇنلىشىدىكى ناخشا فايند يور ۋەي

ئەمەلىيەتتە كورېيە ناخشىلىرى بولسۇن ياكى بولمىسا باشقا بەزى بىر دۆلەتلەرنىڭ ناخشىلىرى بولسۇن ئىشقىلىپ ئىنگلىز تىلىدا ئېيتىلغان ناخشىلارغا قارىغان ۋاقتىدا سەل پاسسىپ ئورۇندا تۇرامدۇ قانداق شۇنداق چۈنكى ئىنگلىز تىلى بولسا دۇنياۋى تىل شۇڭا ئىنگلىز تىلىنىڭ ئومۇملىشىش نىسبىتى كورېيەچە ياكى بولمىسا ئاسىيادىكى باشقا دۆلەتلەرگە قارىغاندا ئۈستۈن مەسىلەن، ئوخشاش ناخشىنى ئوخشىمىغان تىلدا ئىپادىلىسە چوقۇم ئوخشاش بولمىغان ئۈنۈمگە ئېرىشىدۇ. شۇنداق. ئەمدى زەڭ سېلىپ قاراپ باقساق، كورېيە، ياپون قاتارلىق ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ ناخشىلىرىنىڭ كۆپىنچىسى ئوخشاشلا پاپ، يەنە مودا كۈيلەر ئېقىمىدا. ئىنگلىز تىلىدىكى ناخشىلارغا ئوخشاش مۇشۇ سول، پاپ، راك، كانتري ميۇزىك قاتارلىق روشەن ئۇسلۇب خاراكتېرگە ئىگە ئەمەس. شۇڭا بۇ ناخشىچىلار كۆرۈش سەزگۈسىنى بىرلەشتۈرۈش ئارقىلىق نام چىقىرىشنى تېزلەشتۈرىدۇ، مەسىلەن، ھەر خىل مۇشۇ ئېمۋىلاردا ئۇسسۇللارنى ئويناپ دېگەندەك. شۇنداق، شۇنداق. شۇڭا مېنىڭچە بولغان ۋاقتىدىمۇ مۇشۇ ئېمۋىغا بەكرەك كۈچىگەندىن ناخشىنىڭ مەزمۇنىغا بەكرەك كۈچىسەك ياخشىراق بولارمىكى دەيمەن ھازىر ئەمدى بىزنىڭ جۇڭگونىڭ مۇزىكىلىرىغا قارىساق بولۇپمۇ مۇشۇ خەنزۇچە ناخشىلارغا قارايدىغان بولساق نۇرغۇن ناخشىلار خەلقنىڭ يۈرىكىنى تۇتىدىغان تېكىستكە قارايدۇ شۇنداقمۇ تۇرمۇشقا ئىنتايىن يېقىن بولغان تېكىستلەرنى يېزىش ئارقىلىق ئۆزىگە جەلپ قىلىپ ئۆزىنىڭكى مۇشۇ

بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىلى ئۆزىنىڭ تۇنجى ناخشا پلاستىنكىسىنى تارقاتقاندىن كېيىن ئاندىن نامى ئاستا ئاستا تونۇلۇشقا باشلىغان ئۇنىڭ ناخشىلىرى نۇرغۇنلىغان كورېيە كىنو ۋە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرىغا چىققان كۆپچىلىككە تونۇشلۇق بولغان بولسا ئايم سورري ئاي لاۋ يۇ نىڭ قىستۇرما ناخشىسى بولغان سنوو نى دەل ساخ ياڭ گۇەن ئېيتقان ساننى سايد ئاف ماي ھارت ناملىق بۇ پلاستىنكىنى ئۇ ئىككى مىڭ ئالتىنچى يىلى تارقاتقان بولۇپ پلاستىنكىنىڭ ئىچىدە جەمئىي ئون بەش دانە ناخشا بار ھەمدە بۇ ناخشىلار ئۇسلۇب جەھەتتىن ھەر خىل تىپتىكى

بۇ ئەترەت يەنە ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىللىق كەلگۈسى پارلاق بولغان ئەللىك ئەترەتنىڭ ئالتىنچىلىكىگە ئېرىشكەن ئەترەتنىڭ ئەزالىرى بولسا جېيمى سمىس ئولىۋېر سىم برايا كرىشى رومى مەدلى قاتارلىقلار بار بولۇپ ئۇلارنىڭ تۇنجى ناخشا پلاستىنكىسى بولغان ئەكس ئەكس ئىنتايىن داڭلىق چۈنكى بۇ ۋاقىتتا ئۇلار تېخى يىگىرمە ياشقا كىرمىگەن بۇ پلاستىنكا ئىچىدىكى شوخ ئەمما ياشقا مۇناسىپ بولمىغان ناخشا ئېيتىشتىكى ئالاھىدە ئىقتىدارى بىلەن ئۇلارنىڭ نامى بىراقلا تونۇلۇشقا باشلىغان